ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ອົບພະຍົບຕີເບດຫຼາຍຫົວສິບເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ປອມແປງຂໍ້ມູນຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ຄືບົ່ງບອກອາຍຸອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າເຖາະ ການປອມແປງອາຍຸ ຫຼືວ່າວັນເກີດ ແມ່ນເປັນຂອງທຳມະດາສຳລັບຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຫຼືທີ່ວ່າເປັນອົບພະຍົບກໍວ່າໄດ້ ແນ່ນອນ ບາ ງຄົນອາຍຸແກ່ກໍຫຼຸດມັນລົງ 3 4 5 ປີ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນວ່າມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນຕົ້ນ ແນ່ນອນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຂອງວົງສັງຄົມອົບພະຍົບລາວເຮົາແມ່ນວ່າຄົງ ຈະຮູ້ເລື່ອງນີ້ ຫຼືວ່າປະສົບການກັບມັນມາແລ້ວ ສຳລັບອົບພະຍົບຕີເບດທີ່ກ່າວມານັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະປົວແປງບັນຫານັ້ນ ເພາະຫຼັກຖານກ່ຽວກັບວັນເດືອນປີເກີດອັນແທ້ຈິງຂອງພວກເຂົ າເຈົ້າແມ່ນບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຫຼືວ່າຖືກທຳລາຍ ຫຼືສູນເສຍໄປແລ້ວ ນີ້ອົບພະຍົບລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນດ້ວຍ ທ່ານລອບຊານ ດົງຢູ ເປັນນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຕີເບ ດ ແມ່ນວ່າເຫັນວ່າສິລະປະພື້ນເມືອງຂອງຄົນຕີເບດເປັນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສຂອງທ່ານ ຈາກການທີ່ທ່ານມີຄວາມຊົງຈຳອັນເຈັບແສບ ຈາກການທີ່ທ່ານຖືກກັກຂັງ ແລະ ທໍລະມານ ໃນຄາວທີ່ທ່ານ ຢູ່ໃນຕີເບດ ປະ ເທດຂອງທ່ານຢູ່ ທ່ານໄປປະທ້ວງເອົາເອກະລາດໃຫ້ແກ່ຄົນຕີເບດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງລາຊາແຫ່ງປະເທດຕີເບດ ໃນທ້າຍສະໄໝ 80 ກ່ອນໜ້າທີ່ຈຳຕ້ອງປົບຫຼົບໜີໂດຍເດີນຍ່າງທາງໄກໄປຍັງປະເທດອິນເດຍໃ ນສະໄໝ 90

ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະ ກັງວົນໃຈກັບຄືນສູ່ທ່ານໂດຍມັນເອງ ທ່ານດົງຢູ ມາຮອດມາເຖິງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນປີ 2014 ໂດຍໄດ້ຮັບວີຊາມະນຸດຊະຍະທຳ ຄືວີຊາເປັນອົບພະຍົບນັ້ນແຫຼະ ແລ ະ ທ່ານຊົມຊື່ນດີໃຈກັບຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານຢ່າງສູງສົ່ງ ແຕ່ອະດີດຂອງທ່ານຍັງລົບກວນທ່ານຢ່າງບໍ່ຄາດຫວັງອີກຢູ່ ທ່ານເວົ້າວ່າ

ຄົນທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອ່ອນກວ່າ 21 ປີ ຈະໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກຣາບີລ ລາເຟເຕີ ທີ່ເປັນອະດີດທີ່ປຶກສາໃນການວາດແຕ່ງນະໂຍບາຍແກ່ລັດຖະບານຕີ ເບດພັດຖິ່ນ ແລະ ກໍເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນຜູ້ຂີດຂຽນປຶ້ມຫຼາຍຫົວກ່ຽວກັບຕີເບດ ຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ Tibetans in India leading a very precarious existence had to do you know what refugees around the world do and do whatever seems necessary, taking advantage of whatever slim and temporary opportunities arise to get some sort of uh, official certification uh, that they are

ໃນເລື່ອງນີ້ ພວກທ່ານມີຄະນະຄົນທີ່ປົບຫຼົບໜີຈາກປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແລ້ວມາຈາກປະເທດທີ່ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດສ່ວນຕົວໄວ້ຢ່າງບໍ່ໜັກແໜ້ນດັ່ງທີ່ອາດມີຢູ່ໃນປະເທ ດອິນເດຍ ໂດຍເຫດນີ້ ຂໍ້ມູນມາກມາຍອາດເປັນສິ່ງທີ່ຄາດເຄື່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີ ຫຼື ມັນຍາກສາເຕີບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຫາມາ ໄປຄ້ຳຈູນເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຊຸມຊົນທິເບດໃນ ປະເທດອົດສະຕາເລຍມີຄວາມສຳເລັດອັນແຕກຕ່າງກັນ ເມື່ອຮ້ອງຂໍເຖິງກະຊວງກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອປ່ຽນແປງວັນເດືອນປີເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂຄສົກຄົນໜຶ່ງຂອງກະຊວງກວ ດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ ນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງເພື່ອປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນໃນການມີຂໍ້ມູນອັນດຽວກ່ຽວກັບສ່ວນຕົວບຸກຄົນ ທຸກໆຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ກໍຈະຖືກພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະກໍລະນີ ທ່ານ ດົງຢູ ແລະ ຍານາງ ມັງໂມ ຖືວ່າມີຄວາມຫວັງຢູ່ທີ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກປ່ຽນແປງ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ແ ລະ ອົບພະຍົກຕີເບດອື່ນໆຈະສາມາດມີຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ລາວເຮົາເດທີ່ມີອາຍຸບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄວນໄປປ່ຽນແປງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ ຫຼືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວກໍປ່ອຍໃຫ້ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງໄປເລີຍ ແລະ ບາ ງຄົນມີຊີວິດໄປບຳນານແຕ່ດົນນານແລ້ວ ແຕ່ກໍຈຳຕ້ອງລໍຄອຍອີກ 2-3-4-5 ປີກໍມີ ເພາະຕອນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕາເລຍອ່ອນອາຍຸລົງ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື